ຣັດເຊຍກຳລັງຈະມີຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ວ່າຕິ ວ່າປະເທດຣັດເຊຍກັບກາຍເປັນປະເທດແລກໆຂອງໂລກນີ້ ທີ່ໃຫ້ອະນຸຍາດແກ່ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຖືກນຳມາໃຊ້ໄດ້ ໂດຍທີ່ວ່າມີປະທານາທິບໍດີ ວ ລາດີເມຍ ປູຕິນ ກວດເບິ່ງແລ້ວ ແລະ ຢານັ້ນມີຄວາມຕຽມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຖືກນຳມາໃຊ້ ວ່າຊັ້ນ ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ນັ້ນເປັນການແຂ່ງຂັນກັນໃນການຊອກຢຸກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແຕ່ມັນບໍ່ ຄວນມີການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນນັ້ນ ນີ້ແປວ່ານັກຄົ້ນຄວ້າຣັດເຊຍຂ້າມຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດຢາວັກຊີນວ່າເທາະ ຕາມປົກກະຕິ ອີງຕາມອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ແມ່ນວ່າຢາວັກຊີນ ຕ້ອງຖືກທົດລອງເບິ່ງສາມຄັ້ງສາມຫົນ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ 100 ເປີເຊັນເສຍກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ຢາວັກຊີນຂອງປະເທດຣັດເຊຍຖືກທົດລອງເບິ່ງພຽງແຕ່ສອງຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ ແລ ະ ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດທີ່ຖືກສະເໜີໃຫ້ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກຮູ້ເຫັນວ່າມັນປອດໄພແທ້ໆ ແລະ ຣັດເຊຍກໍບໍ່ຍອມໃຫ້ຊາບເຖິງການທົດລອງໃດໆດ້ວຍ ອັນວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດອັງກິດນັ້ນ ຖື ກທົດລອງມາແລ້ວສອງຄັ້ງ ສຳເລັດຢ່າງໄດ້ຜົນດີ ແລະ ກໍກຳລັງຖືກນຳໄປທົດລອງຄັ້ງທີສາມເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໃສ່ຄົນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ບຣາຊິລ ນັບເປັນຫຼາຍຫົວສິບພັນຄົນ ຂອງສະຫະລັດອາເມ ລິການັ້ນກໍທົດລອງສຳເລັດໄປແລ້ວຢ່າງໄດ້ຜົນເຖິງສອງຄັ້ງ ແລະ ກຳລັງທົດລອງຢູ່ໃນຂັ້ນທີສາມຢູ່ ວິທີການເຮັດຢາວັກຊີນ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວມີ ສອງແບບ ຄື ວິທີທີໜຶ່ງ ອ້າປາກຮ້ອງວາກໆ ມີຢາວັກຊີນທີ່ອ້າງວ່າປອ ດໄພແລ້ວ ແລ້ວນຳໄປໃຊ້ໂດຍຫວັງວ່າມັນຈະປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີພິດມີໄພ ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງໃດໆອັນຮ້າຍແຮງ ຖ້າຫາກວ່າໃນເມື່ອທີ່ຖືກນຳໄປໃຊ້ແລ້ວ ມັນບໍ່ມີພິດມີໄພຫຍັງກໍແປວ່າສຳເລັດ ຖ້າຫາກວ່າມັນມີພິ ດມີໄພເດ້ ບໍ່ແມ່ນມີບັນຫາໃຫຍ່ບໍ ແບບທີສອງ ແມ່ນບໍ່ເຮັດດັ່ງນັ້ນ ແຕ່ທົດລອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດເກນ ແລະ ສະມັດຕະພາບ ເພື່ອຄວາມປອດໄພອັນແທ້ຈິງ ແລ້ວຈຶ່ງນຳອອກໄປໃຊ້ໂດຍມີການມອງເບິ່ງຢ່າງລ ະມັດລະວັງ ແລະ ໃກ້ຊິດ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດຣັດເຊຍນັ້ນມີຊື່ວ່າ ສະປຸດນິກ 5 ສະປຸດນິກແມ່ນຍານອາວະກາດຂອງປະເທດຣັດເຊຍ ທີ່ນຳເອົາໝາໂຕໜຶ່ງບິນໄປໂລກນອກສ ຳເລັດ ແຕ່ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍໃດໆໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໝາໃນຍານພາຫະນະນັ້ນຕາຍ ສຳເລັດວ່າເທາະ ລັດຖະບານຣັດເຊຍເວົ້າວ່າ ການເຮັດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ນັ້ນເປັນຄວາມສຳເລັດອັນແລກໆຂອງໂລກນີ້ທັ ງປວງ ປູຕິນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນນັກວິທະຍາສາດຣັດເຊຍ ທັງກໍເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລູກສາວຄົນໜຶ່ງຂອງທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນໃສ່ ໃນການທົດລອງເບິ່ງ ຈິງທີ່ຖືກສັກຢາອັນໜຶ່ງໃຫ້ ແ ຕ່ມັນແມ່ນຢາຫຍັງແທ້ ຫຼືວ່ານ້ຳກັ່ນລ້າໆ ຫຼືບໍ ແມ່ນວ່າມັນກໍເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ປູຕິນຊີ້ແຈງວ່າລູກສາວຂອງທ່ານຄົນໜຶ່ງຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນໃສ່ ທີ່ໝາຍເຖິງວ່າລູກສາວນັ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການທົດລອ ງເບິ່ງຢານັ້ນ ແລະ ກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັ້ນໃຫ້ແລ້ວ ອຸນຫະພູມຂອງນາງ ຮ້ອນເຖິງ 38 ອົງສາເຊລຊຽສ ແຕ່ພາຍຫຼັງນັ້ນມື້ໜຶ່ງມັນຮ້ອນເຖິງພຽງແຕ່ 37 ອົງສາເທົ່ານັ້ນ ແ ລະ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກສີດຢາວັກຊີນນັ້ນໃຫ້ອີກເປັນຄັ້ງທີສອງ ອຸນຫະພູມຂອງລູກສາວນັ້ນສູງຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງຊື່ໆ ແລ້ວມັນກໍເປັນປົກກະຕິໝົດ ວ່າລູກສາວນັ້ນສົມບູນດີ ແລະ ມີພູມຕ້ານທານໂຄວິດ-19 ໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍ ທາ ງການຣັດເຊຍເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນຈະເລີ່ມສັກຢູກສັກຢາກັນວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນັ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາປີນີ້ ທັງກໍອ້າງວ່າມີຕ່າງປະເທດຂໍຊື້ຢູກຊື້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນແລ້ວເຖິງ 1,000 ລ້ານຫຼອດ ແຕ່ຢາວັກຊີນກັນໂ ຄວິດ-19 ຂອງຣັດເຊຍນັ້ນມີຂຶ້ນກ່ອນການຮັບຮູ້ຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ຄືກ່ອນຄວາມສຳເລັດໃນການທົດລອງເບິ່ງຂັ້ນ 3 ທີ່ຮຽກກັນວ່າ Phase Three Trial Phase Three Trial ແມ່ນການທົດລອງຢາວັກຊີນໃສ່ຄົນມາກມາຍ ນັບເ ປັນຫຼາຍຫົວສິບພັນຄົນຂຶ້ນໄປ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຢາວັກຊີນທັງຫຼາຍຢ້ານກົວວ່າລັດຖະບານຣັດເຊຍເອົາຊື່ສຽງຂອງຊາດຣັດເຊຍຂຶ້ນໜ້າກວ່າໃດໆ ກ່ອນທີ່ຈະມີຄວາມປອດໄພໃນດ້ານການແພດ ແລະ ວິທະ ຍາສາດເສຍກ່ອນ Danny Altmann ສາດສະດາຈານໃນດ້ານພູມຕ້ານທານ ຢູ່ນະທີ່ Imperial College ໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນແຫ່ງປະເທດອັງກິດ ຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS News ວ່າ ທ່ານເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງຣັດເຊຍນັ້ ນ ທ່ານຊີ້ແຈງອີກວ່າ ສະມັດຕະພາບແມ່ນສະມັດຕະພາບ ແລະ ມັນບໍ່ມີການເມືອງໃດໆທີ່ຈະລ່ວງຂ້າມສະມັດຕະພາບໄດ້ ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການເລືອກຕັ້ງ ມັນບໍ່ແມ່ນສະປຸດນິກໃດໆ ດັ່ງໃນ ຍຸກສົງຄາມເຢັນ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດຂອງພວກມະນຸດ ພວກເຮົາເປັນດຽວກັນໝົດ ພວກເຮົາເປັນໜຶ່ງດຽວກັນໝົດ ແລະ ທັງໝົດປາດຖະໜາຮ່ວມກັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນທີ່ຈະມີຢາວັກຊີນທີ່ດີເລີດ ເທົ່າທີ່ຈະດີໄດ້ ພວກທ່ານບໍ່ແຄວ່າຢານັ້ນຈະມາຈາກປະເທດໃດ ພວກທ່ານບໍ່ແຄວ່າມັນຈະມາຈາກປະເທດໃດໆ ແຕ່ພວກທ່ານຢາກໃຫ້ຢານັ້ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຜົນ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກະທຳຢາວັກຊີນກັ ນໂຄວິດ-19 ຂອງຣັດເຊຍນັ້ນ ບໍ່ປ່ອຍອອກມາໃຫ້ຮູ້ເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ປະເທດຣັດເຊຍໄດ້ກະທຳຂຶ້ນກ່ຽວກັບການອ້າງເວົ້າວ່າມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ທັງກໍບໍ່ມີຫຍັງໃຫ້ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກຮູ້ນຳດ້ວຍ ທ່ ານຕາຣິກ ຊາຣາຣີວິກ ຕາງໜ້າສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ແທ້ໆແລ້ວທ່ານມີພຽງແຕ່ເວົ້າໄດ້ວ່າພວກທ່ານມີການຕິດຕໍ່ກັບທາງການສາທາລະນະສຸກຣັດເຊຍຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ການສົນທະນາກັນເປັນສິ່ງທີ່ຍັ ງມີຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກກ່ຽວເຖິງຢາວັກຊີນ ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໃດໆແມ່ນຕ້ອງມີການລື້ມເບິ່ງມັນຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ພິຈາລ ະນາເບິ່ງຄວາມປອດໄພທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງການໄດ້ຜົນ ໃນໂລກນີ້ເວລານີ້ມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳລັງຖືກຄົ້ນຄວ້າທົດລອງພິຈາລະນາກັນຢູ່ ໃນນັ້ນມີດ້ວຍຂອງປະເທດໄທ ທີ່ນັກວິທະຍ າສາດໄທສ້າງຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວນັ້ນຂຶ້ນມາເອງ ແລ້ວຖືກນຳໄປທົດລອງໃສ່ລີງເບິ່ງຢູ່ ເຊິ່ງວ່າກ່ອນໜ້າການທົດລອງໃສ່ລີງນັ້ນແມ່ນວ່າໄດ້ຜົນ ວ່າຊັ້ນ ແຕ່ກໍມີການເວົ້າວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກໍທົ ດລອງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໃສ່ທະຫານຢູ່ ປະເທດອົດສະຕາເລຍເອງກໍມີບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 2 ອົງການ ທີ່ກຳລັງທົດລອງເບິ່ງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດອົດສະຕາເລຍຢູ່ ແລ ະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດອັງກິດກໍສຳເລັດເປັນສອງຄັ້ງມາແລ້ວ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນທີສາມໃນການທົດລອງເບິ່ງຢາວັກຊີນຂອງພວກເພິ່ນຢູ່ ເຖິງຈັ່ງໃດກໍຕາມ ໃນໂລກນີ້ ຄືໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຢາວັກຊີນກັ ນໂຄວິດ-19 ແລ້ວເຖິງ 6 ອັນ ຫຼືວ່າ 6 ຢ່າງ ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນທົດລອງໃນຂັ້ນ 3 ທີ່ທົດລອງເບິ່ງໃສ່ຄົນນັບເປັນຫຼາຍໆຫົວ 10 ພັນຄົນ ຂັ້ນ 3 ເປັນການທົດລອງຂັ້ນສຸດທ້າຍວ່າເຖາະ ນີ້ແປວ່າໃນໂລກນີ້ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃ ນລະດັບທີ່ມີການພັດທະນາການຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ສຳເລັດແບບໃດກໍຕາມ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເຫັນວ່າ ມັນຄົງບໍ່ມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໃຊ້ທົ່ວເຖິງກັນໃນໂລ ກນີ້ ຈົນກວ່າວ່າຈະຮອດກາງປີ 2021 ເປັນຢ່າງໄວ ແລະ ຂໍໃຫ້ຊາບວ່າ ບໍ່ວ່າຈະມີຢາວັກຊີນມາຈາກໃສ ຫຼື ປະເທດໃດກໍຕາມ ຫຼື ມີຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ ຖ້າຫາກວ່າພົນລະເມືອງຂອງໂລກນີ້ທັງປວງ ອັນໝາຍເຖິງ ມະ ນຸດແຕ່ລະຜູ້ລະຄົນ ຖືກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ ກໍແປວ່າ ບັກໂຄວິດ-19 ຄົງຈະອາລະວາດວາຍວອດໄດ້ຢູ່ຕໍ່ໆໄປເຢີ